य एवम् विवेकबुद्धिरहिताः तेषाम् कामात्मनाम् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यम् संसारो विषयः प्रकाशयितव्यो येषाम् ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः त्वम् तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः
निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतू सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव त्वम् नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव तथा निर्योगक्षेमः అనుపాత్తస్య ఉపాదానం యోగः ఉపాత్తస్య రక్షణం क्षेमः योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव आत्मवान् अप्रमत्तश्च भव एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः